ປັດຈຸບັນນີ້ຢູ່ທົ່ວປະເທດຝຣັ່ງ ລັດຖະບານຍັງດຳເນີນມາດຕະການຢ່າງເຄັ່ງຄັດກ່ຽວກັບການຄວບຄຸມການແຜ່ລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ຫຼັງຈາກໄດ້ໂຍະຍານໃຫ້ເປີດຄືນເປັນໄລຍະພຽງສັ້ນໆ ມາດຕະການໃ ໝ່ໂດຍສະເພາະແລ້ວແມ່ນເນັ້ນໜັກໃສ່ການເດີນທາງໄປມາຫາສູ່ກັນໃຫ້ຢູ່ໃນຂອບເຂດຈຳກັດ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ເດີນທາງກາຍລັດສະໝີ 100 ກິໂລແມັດ ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງໂຮງຮຽນໄດ້ເປີດຄືນ ແຕ່ມີຈຳນວນນ້ອຍທີ່ຍັງປິ ດຢູ່ ເພາະມີນັກຮຽນຕິດໄວຣັສໂຄໂຣນາ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ຮຽນຢູ່ບ້ານ ທຸລະກິດຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະຮ້ານອາຫານໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເປີດໄດ້ຢູ່ພາຍໃນຊົ່ວໂມງຈຳກັດ ຈາກທ່ຽງວັນຫາສິບໂມງແລງ ພ້ອມທັງ ຈຳກັດລູກຄ້າທີ່ເຂົ້າໄປນັ່ງຮັບປະທານ ຊຶ່ງຂຶ້ນຢູ່ກັບເນື້ອທີ່ຂອງຮ້ານອາຫານ ຊຶ່ງບໍ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັບບັນດາປະເທດຢູໂຣບອື່ນໆ ແລະ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ມາດຕະການດັ່ງກ່າວໄດ້ສ້າງຄວາມບໍ່ສະດວ ກ ແລະ ຫງຸດຫງິດໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ບໍ່ສາມາດດຳລົງຊີວິດໃນການທຳມາຫາກິນເປັນປົກກະຕິ ໂດຍສະເພາະມີຜົນກະທົບທາງດ້ານການເງິນ ທ່ານ ອາເລັກຊານ ສັກດາ ສະມາຊິກສັງຄົມລາວຝຣັ່ງ ຢູ່ນະຄອ ນຫຼວງປາຣີ ໄດ້ກ່າວເຖິງສະພາບການ ແລະ ບັນຍາກາດພາຍໃຕ້ໂຄວິດ-19 ສູ່ VOA ຟັງດັ່ງນີ້ ໂຄວິດໃນປັດຈຸບັນນີ້ ທາງການຝຣັ່ງເພິ່ນກໍໄດ້ຄວບຄຸມກັນຢ່າງເຕັມອັດຕາຢູ່ ແຕ່ວ່າກໍມີບາງພາກສ່ວນ ກະຍັງມີການຕໍ່ຕ້ ານວ່າ ເປັນຫຍັງລັດຖະບານຝຣັ່ງຈຶ່ງຈຳກັດສິດຈັ່ງຊັ້ນຈັ່ງຊີ້ຫັ້ນແຫຼະ ບໍ່ຕ່າງຫຍັງກັບສະຫະລັດອາເມລິກາ ຫຼື ປະເທດອື່ນໆ ກະອະນຸມັດໃຫ້ເຮົາໄປເຮົາມາໄດ້ຢູ່ ແຕ່ຢູ່ໃນຂອບເຂດ ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ກະມີຄຳສັ່ງຫ້ າມບໍ່ໃຫ້ໄປເກີນ 100 ກິໂລແມັດ ແລ້ວຢູ່ໃນເມືອງນີ້ກໍການຊຸມແຊວນີ້ ເພິ່ນກະມີຈຸດປະສົງຕ້ອງການຫ້າມ ແຕ່ວ່າຄັນເຂົາຕ້ອງການເຮັດ ໜຶ່ງແລ້ວແມ່ນຂໍອະນຸຍາດ ສອງມາບໍ່ໃຫ້ເກີນສິບຄົນ ສາມມາແລ້ວກໍແມ່ນໃ ຫ້ໃສ່ໜ້າກາກ ຕ້ອງໃສ່ ຄັນຖ້າບໍ່ໃສ່ນີ້ແມ່ນ ເອີ 135 ຢູໂຣ ສີ່ມາແລ້ວແມ່ນໃຫ້ຢູ່ຫ່າງກັນຄົນຄົນລະໜຶ່ງແມັດຢ່າງໜ້ອຍວ່າຊັ້ນສະ ຄົນເສຍຊີວິດຍັງມີຫຼາຍຢູ່ ໝາຍຄວາມວ່າເຮົາເວົ້າສະເພາະ ເວົ້າລວມ ຢູ່ໃນຕົວເມືອ ງຝຣັ່ງ ຜູ້ປະຕິບັດກໍປະຕິບັດ ຜູ້ບໍ່ປະຕິບັດກໍບໍ່ປະຕິບັດ ອີງຕາມລາຍງານຫຼ້າສຸດ ປັດຈຸບັນນີ້ຍັງມີຜູ້ຕິດເຊື້ອໄວຣັສໂຄໂຣນາເພີ່ມຂຶ້ນຢູ່ໃນທົ່ວໂລກປະມານ 33 ລ້ານຄົນ ແລະ ເສຍຊີວິດກວ່າ 1 ລ້ານຄົນແລ້ວ ກິ່ງສະຫ ວັນ ປະທຳມະວົງ VOA